From Washington, this is VOA News. ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກມື້ຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຊົມໄດ້ສົດທາງ Facebook ແລະ YouTube ເຊັ່ນກັນ ທີ່ lao.voanews.com ທ່າ ນຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄຊຈະເລີນສຸກ ຜູ້ປະກາດລາຍການກະຈາຍສຽງ ໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບປະຊາຊົນລາວຍັງຕົກທຸກໄດ້ຍາກເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ເນື່ອງຈາກວ່າລາຍໄດ້ບໍ່ພຽງພໍສຳລັບ ການໃຊ້ຈ່າຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ຍ້ອນພາວະເງິນເຟີ້ ແລະ ສິນຄ້າແພງຂຶ້ນ ໃນລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ຫຼັງຈາກບົດລາຍງານເລື່ອງຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົ ມເພື່ອປັບປ່ຽນພາບພົດຂອງການເປັນຜູ້ນຳຜະເດັດການ ກ່ອນຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ຈາກນັກຂ່າວຂອງ VOA ສຳລັບແລງວັນອັງຄານ ທີ 13 ເດືອນກຸມພາມື້ນີ້ VOA News ຫົ ວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນສຳລັບແລງມື້ນີ້ມີດັ່ງນີ້ ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນການຢຸດຍິງໃນກາຊາຄັ້ງໃໝ່ ຈະມີຂຶ້ນອີກຄັ້ງ ທ່າມກາງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບເມືອງຣາຟາ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດຈະເຂົ້ າຮ່ວມກອງປະຊຸມທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບຢູເຄຣນ ເຖິງຈະເຂົ້າຮັກສາຕົວໃນໂຮງໝໍກໍຕາມ ແລະ ການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ໂຮງງານໄຟຟ້າຂອງເມືອງເດນີໂປຣ ຕໍ່ໄປ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າ ວລາຍລະອຽດ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ອາດນະສັກ ໃນມື້ນີ້ ເຮົາຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຂ່າວກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ກ່ຽວກັບການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ອາ ຂໍ້ຕົກລົງການຢຸດຍິງສະບັບໃໝ່ໃນເຂດກາຊາ ເຊິ່ງທ່ານຜູ້ຟັງ ໄຊຈະ ເລີນສຸກ ທິບສຸດາ ອາ ການເຈລະຈາກ່ຽວກັບ ອາ ຂອບຂອງ ອາ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ເນາະ ເຊິ່ງກໍລວມມີ ອາ ການປ່ອຍຕົວປະກັນເນາະ ທີ່ກຸ່ມຮາມາສນີ້ໄດ້ຈັບໂຕໄວ້ໃນເຂດກາຊານີ້ ກະໄດ້ຖືກກຳນົດໃຫ້ມີຂຶ້ນໃນ ມື້ວັນອັງຄານມື້ນີ້ເນາະ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣ ໂດຍຈະມີເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສເນາະ ຂອງທັງສະຫະລັດ ອາ ອິດສະຣາແອນ ອາ ອີຈິບເນາະ ລະກະກາຕານີ້ເຂົ້າຮ່ວມເຈົ້າ ໂດຍໃນຂະນະດຽວກັນ ກຸ່ມຮາມາສເ ອງໄດ້ຍື່ນຂໍ້ສະເໜີຕອບໂຕ້ ເຊິ່ງອິດສະຣາແອນປະຕິເສດ ແຕ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຜູ້ທີ່ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມບາງຄົນໃນແຜນການຂອງກຸ່ມ ຮາມາສ ແຕ່ກໍຍັງມີຊ່ອງວ່າງໃຫ້ສາມາດເຈລະຈາຕໍ່ໄປໄດ້ ກຸ່ມຮາມາສ ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍທີ່ກຳນົດໂດຍສະຫະລັດ ໄດ້ຖືກເຊື່ອວ່າຍັງຄົງຈັບຕົວປະກັນປະມານ 100 ຄົນ ຫຼັງຈາກ 100 ຄົນໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວໃນລ ະຫວ່າງການຢຸດຍິງເປັນເວລາໜຶ່ງອາທິດໃນເດືອນພະຈິກ ກອງທັບອິດສະຣາເອວກ່າວວ່າມີ 31 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ຫຼື ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນລະຫວ່າງການຖືກກັກຂັງຂອງພວກເຂົາ ການຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຢຸດຍິງຄັ້ງ ໃໝ່ ມີຂຶ້ນທ່າມກາງຄວາມວິຕົກກັງວົນຂອງສາກົນ ກ່ຽວກັບພົນລະເຮືອນຊາວປາເລັດສະໄຕຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ໂດຍສະເພາະໃນເມືອງຣາຟາ ເຊິ່ງຢູ່ໃກ້ກັບຊາຍແດນອີຈິບ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂ ອງປະຊາກອນຂອງເຂດກາຊາ ແມ່ນຢູ່ໃນເມືອງຣາຟາ ໂດຍມີຫຼາຍຄົນໄດ້ໄປຢູ່ບ່ອນນັ້ນ ເພື່ອຫຼົບໜີຈາກສົງຄາມໄລຍະສີ່ເດືອນ ແລະ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງຄຳສັ່ງອົບພະຍົບຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ຈາກກອງທັບ ອິດສະຣາເອວ ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງມວນຊົນໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍຕ້ອງອາໄສຢູ່ໃນສູນພັກອາໄສ ຫຼື ໃນເຕັນຂອງສະຫະປະຊາຊາດທີ່ແອອັດ ໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການຊ່ວ ຍເຫຼືອຕ່າງໆ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມຂອງອາຫານ ນ້ຳ ແລະ ການປິ່ນປົວທາງການແພດ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງອິດສະຣາເອວໃນຊ່ວງຕອນເຊົ້າວັນຈັນ ເຊິ່ງໄດ້ສັງຫານຢ່າ ງໜ້ອຍ 67 ຄົນໃນເມືອງຣາຟາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການເຕືອນໄພເພີ່ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບປະຕິບັດການທາງພາກພື້ນດິນຂອງອິດສະຣາເອວທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນເມືອງຣາຟາ ໄຊຈະເລີນສຸກ
ບັນດາທ່ານໝໍສຳລັບລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ລອຍ ອອສຕິນ ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກໃນແງ່ດີທີ່ວ່າ ທ່ານອອສຕິນຈະສາມາດກັບຄືນໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງທ່ານໄດ້ຕາມປົກກະຕິໃນວັນອັງຄານ ມື້ນີ້ ແລະ ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ທ່ານກໍຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມທາງໄກທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບຢູເຄຣນໃນມື້ຕໍ່ໄປ ເຖິງແມ່ນຈະເຂົ້າໂຮງໝໍສຸກເສີນໃນຄັ້ງທີສອງ ພາຍຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໂລກມະເຮັງຕ່ອມນ້ຳກາ ມກໍຕາມ ທ່ານອອສຕິນໄດ້ຖືກນຳສົ່ງໄປຍັງສູນການກາງແພດແຫ່ງຊາດ Walter Reed ຂອງທະຫານໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ສຳລັບອັນທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ເປັນບັນຫາທາງດ້ານພົກປັດສະວະທີ່ຫາກໍເກີດ ຂຶ້ນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ບັນດາທ່ານໝໍໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບການກວດພາຍໃຕ້ການວາງຢາສະຫຼົບທົ່ວໄປ ແລະ ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມເບິ່ງຕະຫຼອດຄືນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກທ່ານໝໍຄາດໝາຍວ່າທ່ານຈະຟື້ນຕົວຄືນ ຢ່າງສຳເລັດຜົນ ບໍ່ໄດ້ຄາດໝາຍກັນວ່າຈະຢູ່ໃນໂຮງໝໍຢ່າງຍາວນານ ພວກເຮົາຄາດໝາຍວ່າທ່ານລັດຖະມົນຕີຈະສາມາດກັບຄືນໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງທ່ານໄດ້ຕາມປົກກະຕິມື້ອື່ນນີ້ ບັນດາທ່ານໝໍໄດ້ກ່າວໃ ນຖະແຫຼງການເມື່ອຕອນແລງວັນຈັນວານນີ້ ແລະ ກ່າວອີກວ່າ ການວິນິດໄສໂລກມະເຮັງຂອງທ່ານຍັງຄົງດີຫຼາຍ ທ່ານອອສຕິນ ອາຍຸ 70 ປີ ມີກຳນົດທີ່ຈະບິນໄປຍັງນະຄອນຫຼວງບຣັສເຊິລ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ສຳ ລັບການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດ້ວຍຕົນເອງ ຂອງກຸ່ມຕິດຕໍ່ດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດຂອງຢູເຄຣນ ຫຼື UDCG ແລະ ຍັງຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຂອງເນໂຕນຳດ້ວຍ ອາດນະສັກ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ໂຮງງານໄຟຟ້າແຫ່ງໜຶ່ງໃນເມືອງດນີໂປຣ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ກອງທັບອາກາດຢູເຄຣນໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບຄື້ນຂອງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງຣັດເຊຍສີ່ຄັ້ງ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ເມືອງດນີໂປຣ ເຈົ້າຄອງນະຄອນ ທ່ານບໍຣິສ ຟີລາຕອຟ ກ່າວໃນເທເລແກຣມວ່າ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໄ ດ້ຖືກໂຈມຕີ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຖືກໂຈມຕີ ຫຼື ຂອບເຂດຂອງຄວາມເສຍຫາຍ ຜູ້ສະໜອງພະລັງງານເອກະຊົນ DTEK ກ່າວໃນເທເລແກຣມວ່າ ໜຶ່ງໃນໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຂອງຕົນ ໄດ້ຮັ ບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຈາກການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຕໍ້ ຕ້ອງຢຸດການຜະລິດໄຟຟ້າ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ບໍ່ມີຜູ້ໃດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວິດ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກມື້ຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນດີຊີຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ສະພາສູງສະຫະລັດອາດຈັດການລົງຄະ ແນນສຽງຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໄວທີ່ສຸດໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບຊຸດທຶນຊ່ວຍເຫຼືອມູນຄ່າ 95 ຕື້ໂດລາ ແກ່ຢູເຄຣນ ອິດສະຣາແອນ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ ທີ່ຄາດໝາຍກັນວ່າຈະມີການສະໜັບສະໜູນໃນສະພາສູງຢ່າງ ພຽງພໍ ແຕ່ປະເຊີນກັບການຄັດຄ້ານທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ນຳພາໂດຍພັກຣີພັບບລິກັນ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນການເດີມພັນທີ່ສູງທີ່ສຸດ ຂອງຊຸດການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມ ເຊັ່ນ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພວກເຮົາ ຄຸນຄ່າຂອງ ພວກເຮົາ ປະຊາທິປະໄຕຂອງພວກເຮົາ ມັນເປັນການວາງເງິນມັດຈຳສຳລັບການຢູ່ລອດຂອງປະຊາທິປະໄຕໃນປະເທດຕາເວັນຕົກ ແລະ ການຢູ່ລອດຂອງຄຸນຄ່າຊາວອາເມລິກັນ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອ ງສະພາສູງ ທ່ານຊັກ ຊູເມີ ໄດ້ກ່າວຢູ່ທີ່ຫໍສະພາສູງໃນວັນຈັນວານນີ້ ທ່ານຊູເມີກ່າວຕື່ມວ່າ ໂລກທັງມວນຈະຈົດຈຳໃນສິ່ງທີ່ສະພາສູງເຮັດໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຕໍ່ໄປນີ້ ບໍ່ມີຫຍັງ ບໍ່ມີຫຍັງຈະເຮັດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຂ ອງຣັດເຊຍ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ດີໃຈໃນຂະນະນີ້ ຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະເຫັນສະພາຕ່ຳລັງເລໃຈທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ຢູເຄຣນ ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະຊ່ວຍລາວຕື່ມອີກຢູ່ ສະໜາມລົບ ອາດນະສັກ ພັກຣີພັບບລິກັນ ເຊິ່ງຫຼ າຍປີທີ່ຜ່ານມາ ຈະທຳການຕອບໂຕ້ ເວລາທີ່ທ່ານໂດນັລ ທຣຳ ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີອົງການເນໂຕ ແມ່ນໄດ້ມີຄວາມສັບສົນກວ່າເກົ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະສະໜັບສະໜູນຣັດເຊຍໃນ ການຈຸໃຫ້ໂຈມຕີບັນດາສະມາຊິກຂອງພັນທະມິດ ຜູ້ທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນພຽງພໍຕໍ່ການປ້ອງກັນທົ່ວໄປ ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນໄດ້ແຍກຕົນເອງຫ່າງຈາກຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳນັ້ນ ຄົນອື່ນໆໄດ້ຕຳ ໜິວິຈານສື່ມວນຊົນ ຈຳ ສຳລັບການເພັ່ງເລັງໃນຄຳເວົ້ານັ້ນ ແລະ ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບວິທີທີ່ ທະ ທີ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີຈະປະຕິບັດຕໍ່ພັນທະມິດນັ້ນ ຖ້າທ່ານຖືກເລືອກເປັນສະໄໝທີ 2 ໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງເດືອນພະຈິກນີ້ ການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວເປັນຂີດໝາຍຂອງການປ່ຽນແປງຄັ້ງໃຫຍ່ໃນຈຸດສູນກາງຂອງຄວາມຈິງຈັງຂອງພັກ ໃນຊຸມປີນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານທຣຳໄດ້ກາຍເປັນສຽງນຳໜ້າ ຂອງພັກຣີພັບບລິກັນນັ້ນ ທ່ານໄດ້ແກ່ ຂໍອະໄພ ທ່ານໄດ້ແກ່ເອົາພັກດັ່ງກ່າວໄປສູ່ຄວາມຖືກ ຖືກແຍກໂດຍໂດດດ່ຽວຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ສາຍພົວພັນກັບປະເທດອື່ນໆ ແມ່ນຖືກພິຈາລະນາເຖິງການເຮັດທຸລະກິ ດຢູ່ທົ່ວທຸກຫົນແຫ່ງຫຼາຍກວ່າ ໄຊຈະເລີນສຸກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາລີບານໃນອັຟການິສຖານກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ປະຊາຊົນຂອງຕົນສອງຄົນທີ່ໄດ້ຖືກຄຸມຂັງ ແລະ ຮັບໃຊ້ໂທດຢູ່ໃນຄຸກທີ່ສະຫະລັດຄວບຄຸມໃນອ່າ ວກວນຕານາໂມ ດົນກວ່າ 20 ປີແລ້ວນັ້ນ ໄດ້ເດີນທາງກັບຄືນບ້ານ ໂຄສົກຄົນໜຶ່ງຂອງກະຊວງພາຍໃນກ່າວຜ່ານ ທາງບັນຊີຕາໜ່າງສື່ສັງຄົມ X ວ່າ ທ້າວອັບດຸລ ກາຣິມ ແລະ ອັບດຸລ ຊາເຮຍ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງນ ະຄອນຫຼວງກາບູລໃນຕອນເຊົ້າຈາກປະເທດໂອມານ ບ່ອນທີ່ລາວໄດ້ຖືກສົ່ງໄປທີ່ນັ້ນໃນປີ 2017 ແລະ ຖືກກັກບໍລິເວນຈົນເທົ່າເຖິງເວລານີ້ ທ້າວອັບດຸລ ມາຕິນ ການີ ກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງຕາລີບານ ແມ່ ນຮວມຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ໄປສະແດງຄວາມຍິນດີ ແລະ ຕ້ອນຮັບຜູ້ຊາຍທັງສອງທີ່ສະໜາມບິນສາກົນໃນນະຄອນຫຼວງອັຟການິສຖານ ອານາສັກ ນັບຕັ້ງແຕ່ກຸ່ມຕາລີ ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ເຂົ້າຍຶດອຳນາດໃນເດືອນສິງ ຫາປີ 2021 ຈີນ ອີຣ່ານ ແລະ ຣັດເຊຍ ຕ່າງກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີຕໍ່ການມີອິດທິພົນຂອງລັດຖະບານອັຟການິສຖານຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ທັງ 3 ປະເທດໄດ້ຮັກສາການເປີດສະຖານທູດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນນະຄອນ ຫຼວງກາບູລ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທຳອິດທີ່ໄດ້ສົ່ງມອບສະຖານທູດຕ່າງໆຂອງອັຟການິສຖານໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຕາລີບານຢູ່ໃນປະເທດ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ມົສກູ ປັກກິ່ງ ແລະ ເຕຫະຣ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປ ະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທຳອິດຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືພາກພື້ນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ ແຕ່ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມຄາດຫວັງອັນແທ້ຈິງຂອງຈີນ ຣັດເຊຍ ແລະ ອີຣ່ານ ແລະ ກຸ່ມຕາລີບານ ສຳລັບການຮ່ວມ ມືຢູ່ໃນພາກພື້ນ ນັກວິເຄາະກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ເນື່ອງຈາກປັກກິ່ງ ມົສກູ ແລະ ເຕຫະຣ່ານ ອາດຈະເປັນເອກະພາບກັນໃນເປົ້າໝາຍຮ່ວມກັນເພື່ອຄັດຄ້ານສະຫະລັດຢູ່ໃນຂົງເຂດ ໄຊຈະເລີນສຸກ ອົງການອະວ ະກາດຂອງຍີ່ປຸ່ນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໄດ້ເລື່ອນເວລາໃນການສົ່ງຈະຫຼວດລຸ້ນໃໝ່ທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ໃນອາທິດນີ້ຂອງຕົນ ເນື່ອງຈາກສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ດີ ລຸນຫຼັງຄວາມພະຍາຍາມສອງຄັ້ງໃນກ່ອນໜ້ານັ້ນບໍ່ ປະສົບຜົນສຳເລັດ ຈະຫຼວດ H3 ທີ່ກຳນົດຈະຖືກສົ່ງຂຶ້ນຈາກເກາະທາເນກາຊິມະ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດໃຕ້ໃນວັນພະຫັດ ໂດຍຖືວ່າເປັນຍານອະວະກາດລຳໃໝ່ທີ່ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າ ເຊັ່ນ ມັນໄດ້ນຳເອົາດາ ວທຽມນ້ອຍສອງດວງໄປພ້ອມ ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດພາລະກິດ ເພື່ອພິສູດວ່າມັນສາມາດບິນເຂົ້າສູ່ວົງໂຄຈອນໄດ້ ເນື່ອງຈາກສະພາບອາກາດໃນມື້ນັ້ນຄາດວ່າຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຕັດສິນໃ ຈເລື່ອນການສົ່ງອອກໄປ ອີງຕາມການກ່າວຂອງອົງການສຳຫຼວດອະວະກາດຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື JAXA ນອກຈາກນັ້ນຈະມີການປະກາດໃນເວລາໃໝ່ ຖ້າມີການຕັດສິນໃຈແລ້ວ ທີ່ທ່ານໄດ້ຟັງຜ່ານໄປນັ້ນແມ່ນຂ່າວຮອບໂລກ ພາກທີ 1 ກະລຸນາຕິດຕາມຟັງຂ່າວພາກທີ 2 ໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກມື້ຈາກນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ອະດີດນາຍົກລັດ ຂໍ ໂທດ ອະດີດນາຍພົນທະຫານຄົນໜຶ່ງທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ສັ່ງ ສັ່ງໃຫ້ທະຫານລະເມີດສິດທິມະນຸດ ອາດຈະກາຍມາເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນຕໍ່ໄປຂອງອິນໂດເນເຊຍ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ນີ້ ໄດ້ເພີ່ມການຕັ້ງຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບວ່າ ຊາວໜຸ່ມຂອງໝູ່ເກາະແຫ່ງນີ້ ຮູ້ຈັກປະຫວັດຜ່ານມາຂອງປະເທດຕົນດີຫຼືບໍ່ ເດຟ ກຣູບອມ ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ຈາກນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດ
ນີ້ແມ່ນຮູບພາບຂອງຜູ້ມີຄະແນນນຳໜ້າໃນການລົງແຂ່ງຂັນປະທານາທິບໍດີອິນໂດເນເຊຍ ທ່ານ ປຣາໂບໂວ ສະຕູບຽນໂຕ ທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍອອກສູ່ສັງຄົມ ບາດກ້າວການເຕັ້ນລຳຂອງຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 72 ປີ ໃນເສັ້ນທາ ງການໂຄສະນາຫາສຽງ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ອະດີດນາຍພົນກອງທັບບົກ ກາຍມາເປັນທີ່ຮັກແພງແກ່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍຂອງອິນໂດເນເຊຍຫຼາຍໆຄົນ ທ່ານ ຢູສ ກາເນວາສ ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ກາໂຕລິກ ອັດມາຈາຢາ ກ່າວວ່າ presenting himself as a chubby old ການສະແດງໂຕຂອງທ່ານເປັນຜູ້ເຖົ້າໃຫຍ່ ແລະ ການດຶງດູດນີ້ ເປັນການສະໜັບສະໜູນຫຼວງຫຼາຍຈາກປະຊາຊົນຊາວອິນໂດເນເຊຍ ປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຜູ້ມີສິດ ເລືອກຕັ້ງຊາວອິນໂດເນເຊຍແມ່ນອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 40 ປີ ແລະ ປະມານ 1 ສ່ວນ 3 ແມ່ນມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 30 ປີ ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນ ພາກັນເຂົ້າໄປເບິ່ງການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຜ່ານມາຂອງທ່ານປຣາໂບໂວ ທີ່ມຸ່ງເ ປົ້າໄປສູ່ຜູ້ມີສິດລົງຄະແນນສຽງທີ່ຍັງໜຸ່ມນ້ອຍ ນາງ ປູຕຣີ ອາຢູ ຣາມາດີອານຕີ ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ ກ່າວເປັນພາສາອິນໂດເນເຊຍວ່າ Karena Piro ingin membantu I purely want to support Prabowo because I know ຂ້ອຍຕ້ອງການສະໜັບສະໜູນທ່ານປຣາໂ ບໂວດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ເນື່ອງຈາກວ່າຂ້ອຍຮູ້ວ່າເພິ່ນດຳເນີນພາລະກິດຂອງເພິ່ນຢູ່ ທ່ານປຣາໂບໂວບອກກັບຝູງຊົນຄົນໜຸ່ມວ່າ ໂລກນີ້ເປັນຂອງພວກເຈົ້າ ເປັນຂອງຄົນໜຸ່ມ ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໂຄສະນາເ ພື່ອການເປັນຜູ້ນຳໃນອະນາຄົດຂອງອິນໂດເນເຊຍ ພວກປະທ້ວງທີ່ຢູ່ໃກ້ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີກຸ່ມນີ້ ກຳລັງພະຍາຍາມທຳລາຍທ່ານປຣາໂບໂວ ໂດຍການຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບອະດີດຂອງທ່າ ນ ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈົ່ງມີອາຍຸຍາວ ຍືນຍາວໝັ້ນ ຈົ່ງຢ່າພາກັນມິດງຽບ ເດບ ກຣູນບວມ ນັກຂ່າວ VOA ກ່າວວ່າ ໃນປີ 1998 ທ່ານປຣາໂບໂວ ຖືກໄລ່ອອກຈາກກອງທັບ ຍ້ອນຖືກກ່າວຫາວ່າ ສັ່ງໃຫ້ລັ ກພາຕົວນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍກວ່າ 10 ຄົນຍັງຄົງຫາຍສາບສູນ ທ່ານຍັງຖືກກ່າວຫາວ່າລະເມີດສິດທິມະນຸດຕໍ່ພົນລະເຮືອນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໃນປະເທດຕີມໍຕາເວັນອອກ ຊຶ່ງທ່ານປຣາໂບໂວ ປະຕິເສດທຸກໆຂໍ້ກ່າວຫາຂອງການກະທຳຜິດທັງໝົດນັ້ນ ທ່ານເປຕຣຸສ ຮາຣິຢັນໂຕ ນັກເຄື່ອນໄຫວກ່າວເປັນພາສາອິນໂດເນເຊຍວ່າ ຜູ້ລະເມີດສິດທິມະນຸດສາມາດລົງແຂ່ງຂັນເປັນປະ ທານາທິບໍດີ ທ່ານເປຕຣຸສ ຮາຣິຢັນໂຕ ເຄີຍເປັນເພື່ອນກັບນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ທ່ານວີຈີ ທູຄູນ ຜູ້ທີ່ຫາຍສາບສູນໄປໃນລະຫວ່າງຄື້ນຂອງການລັກພາຕົວທາງດ້ານການເມືອງເມື່ອປີ 1998 ແລະ ບໍ່ໄ ດ້ພົບເຫັນລາວນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ ທ່ານເປຣຕຸສ ຮາຣິຢັນໂຕ ກ່າວວ່າ I believe that it's not proper that an activist ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າມັນບໍ່ເໝາະສົມທີ່ນັກເຄື່ອນໄຫວລັກພາຕົວ ແລະ ເປັນຜູ້ລະເມີດສິດທິມະນຸດທີ່ສຳຄັນ ສາມາດລົ ງສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີໄດ້ ນາງສະເຕຟານີ ອິສຄານດາ ນັກສຶກສາທີ່ເປັນນັກເຄື່ອນໄຫວກ່າວວ່າ ຂ້ອຍຢ້ານອີ່ຫຼີທີ່ທ່ານປຣາໂບໂວຈະຖືກເລືອກ ນາງສະເຕຟານີ ອິສຄານດາ ກ່າວວ່າ ຊາວໜຸ່ມອິນໂດເນ ເຊຍຫຼາຍໆຄົນ ຮູ້ເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບອະດີດທີ່ມືດມົວຂອງປະເທດ ແລະ ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກສື່ສັງຄົມໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານໂປຣ ປຣາໂວໂດໂວ ນາງສະເຕຟານີ ອິສຄານດາ ກ່າວ ວ່າ They become very uh ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກັບສື່ ການສື່ສານທາງດ້ານການເມືອງນີ້ ດ້ວຍວິທີການຂອງຄົນໜຸ່ມ ແລະ ກັບຕິກຕອກ ນາງປູຕຣີ ອາຢູ ຣາມາດີອານທີ ກ່າວວ່າ ນາງຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບທ່າ ນປຣາໂບໂວຈາກສື່ສັງຄົມ ນາງບໍ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂຍງຂອງທ່ານປຣາໂບໂວຕໍ່ການລະເມີດສິດທິມະນຸດຕ່າງໆ ເຊິ່ງນາງກ່າວວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ແທ້ຈິງນັ້ນແມ່ນໃຜ ແຕ່ທ່ານປຣາ ໂບໂວເປັນຜູ້ຖືກກ່າວຫາ ນັກວິເຄາະດ້ານການເມືອງ ທ່ານຟີລິບ ເວີມອນເຕ ກ່າວວ່າ ບັນຫາຫຼາຍຢ່າງໃນອະດີດຂອງອິນໂດເນເຊຍ ມີນ້ຳໜັກໜ້ອຍຫຼາຍຕໍ່ຄົນລຸ້ນໜຸ່ມ ທ່ານຟີລິບ ເວີມອນເຕ ຈາກມະຫາວິທະຍ າໄລອິດສະລາມສາກົນອິນໂດເນເຊຍ ກ່າວວ່າ In 1998 They were in kindergarten ໃນປີ 1998 ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຢູ່ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຫຼື ໂຮງຮຽນປະຖົມ ສະນັ້ນພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ສະ ບໍ່ມີຄວາມຊົງຈຳ ຫຼື ແບ່ງປັນຄວາມຊົງຈຳໂດຍລວ ມກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານຜະເດັດການ ໃນຂະນະທີ່ວັນເລືອກຕັ້ງຫຍັບໃກ້ເຂົ້າມາ ນັກເຄື່ອນໄຫວຢ້ານວ່າ ການປັບປຸງໃໝ່ທີ່ສະຫຼາດຂອງທ່ານປຣາໂວໂວ ຈະພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານມີອຳນາດຫຼາຍກວ່ າອະດີດທີ່ຜ່ານມາ ທິບສຸດາ VOA
ປະຊາຊົນລາວທຸກຍາກເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ເນື່ອງຈາກວ່າລາຍໄດ້ບໍ່ພຽງພໍສຳລັບການໃຊ້ຈ່າຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ທີ່ເປັນຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກລາຄາສິນຄ້າແພງຂຶ້ນ ແລະ ຄ່າເງິນກີບຕົກຕ່ຳລົງຢ່າງຮຸນແຮງ ຊົ ງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເປີດເຜີຍວ່າ ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງຖືເປັນກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ຖືກກະທົບໜັກທີ່ສຸດຈາກອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງ ແລ ະ ຄ່າເງິນກີບຕົກຕ່ຳລົງຢ່າງຮຸນແຮງນັບແຕ່ປີ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ ເນື່ອງຈາກວ່າລະດັບຄ່າຄອງຊີບໃນເຂດຕົວເມືອງສູງກວ່າຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າປະຊາກອນໃນ ເຂດເມືອງຈະມີລາຍໄດ້ສະ ເລ່ຍສູງກວ່າປະຊາກອນໃນເຂດຊົນນະບົດກໍຕາມ ແຕ່ວ່າເມື່ອຕ້ອງປະເຊີນກັບອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງ ແລະ ຄ່າເງິນກີບຕົກຕ່ຳລົງຢ່າງຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນສິນຄ້າລາຄາສູງ ຂຶ້ນ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ທີ່ສູງກວ່າ 200 ເປີເຊັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາປີ 2023 ເປັນຕົ້ນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ບັນຫາເງິນເຟີ້ ແລະ ຄ່າເງິນກີບຕົກຕ່ຳລົງດັ່ງກ່າວນີ້ກໍຍັງໄດ້ສົ່ງ ຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຂອງປະຊາກອນລາວອີກດ້ວຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ເງິນດອນລາສະຫະລັດ ກໍຄືສຳລັບປະຊາຊົນໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງເຄີຍມີລາຍໄດ້ສະເລ່ຍເຖິງ 64 ລ້ານກີບ ຫຼື ປະ ມານ 6,379 ດອນລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນໃນປີ 2022 ນັ້ນ ກໍຈະຄິດເປັນສະເລ່ຍພຽງແຕ່ 3,063 ດອນລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນເທົ່ານັ້ນໃນປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງລົດລົງເກີນກວ່າ 52 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2022 ສ່ວນປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ເຂດຕ່າງແຂວງທີ່ມີລາຍ ໄດ້ຕ່ຳກວ່າເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊັ່ນປະຊາຊົນໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ທີ່ມີລາຍໄດ້ສະເລ່ຍບໍ່ເຖິງ 1,300 ດອນລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນນັ້ນ ກໍມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະຍາກຈົນ ເພີ່ມຂຶ້ນອີກ ໂດຍລວມເຖິງກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ໄດ້ ພົ້ນຈາກຄວາມຍາກຈົນໄປແລ້ວນັ້ນ ຍັງມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະກັບຄືນສູ່ສະພາບຍາກຈົນອີກເທື່ອໃໝ່ດ້ວຍ ຍ້ອນວ່າມີລາຍໄດ້ທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງນັ້ນເອງ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງແຜນການໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ ຈາກການຕິດ ຕາມຕົວຈິງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ພົບວ່າຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຜ່ານເກນພົ້ນທຸກຈຳນວນບໍ່ນ້ອຍ ມີທ່າອ່ຽງຈະກັບຄືນມາທຸກຄືນ ສາເຫດຕົ້ນຕໍໜຶ່ງແລະ ແມ່ນຍ້ອນລາຍໄດ້ຂອງຄອບຄົວ ມັນບໍ່ໄດ້ເກີດມາຈາກຖານລາຍຮັບທີ່ມີຄ ວາມໝັ້ນຄົງ ມັນຈະແຕກຕ່າງກັບຄອບຄົວທີ່ພົ້ນທຸກແລ້ວ ແຕ່ວ່າມີຖານການຜະລິດທີ່ໝັ້ນຄົງ ມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ໄດ້ໄປຕິດຕາມເບິ່ງ ຄອບຄົວໃດມີການປູກຢາງພາລາຕັ້ງແຕ່ 1,000 ຕົ້ນ ຫາ 1,500 ຕົ້ນນີ້ ຖືວ່າເປັນຄອບຄົວທີ່ ສາມາດແກ້ໄຂຄວາມຍາກຈົນໄດ້ແບບຍືນຍົງແທ້ໆ ທັງນີ້ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນລາວໄດ້ມີການປັບຕົວລົດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ກໍຄືຈາກລະດັບສູງສຸດທີ່ 41 ຈຸດ 26 ເປີເຊັນ ເມື່ອເດືອນກຸມພາ 2023 ລົງມາຢູ່ ທີ່ລະດັບ 24.44 ເປີເຊັນ ເມື່ອເດືອນມັງກອນ 2024 ນັ້ນ ກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລະດັບຄ່າຄອງຊີບໃນລາວລົດລົງແຕ່ຢ່າງໃດ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ຍັງປັບຕົວສູງຂຶ້ນເກີນກວ່າ 200 ເປີເຊັນ ໂດຍສະເພາະແ ມ່ນໃນດ້ານການ ຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງທີ່ປັບຕົວສູງຂຶ້ນກວ່າ 232.48 ເປີເຊັນ ຕາມດ້ວຍອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ໝວດຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ໝວດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ໂຮງແຮມ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆນັ້ນ ລ້ວນ ແຕ່ປັບຕົວສູງຂຶ້ນເກີນກວ່າ 200 ເປີເຊັນ ໂດຍລັດຖະບານລາວບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ເລີຍ ເພາະວ່າເປັນສິນຄ້າທີ່ລາວຜະລິດໄດ້ບໍ່ພຽງພໍ ຈຶ່ງຕ້ອງນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດເປັນດ້ານຫຼັກ ພາຍໃຕ້ສະພາບກາ ນດັ່ງກ່າວກໍຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຄ່າເງິນກີບຍັງສືບຕໍ່ຜັນຜວນອີກດ້ວຍ ເພາະວ່າສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈະຕ້ອງຊຳລະລາຄາດ້ວຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເງິນບາດ ແລະ ເງິນດອນລາສະຫະ ລັດນັ້ນ ກໍຄືເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ພາກທຸລະກິດການຄ້າໃນລາວຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ ເມື່ອສົມທົບກັບການທີ່ລາວຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດດ້ວຍແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ເງິນກີບອ່ອນຄ່າລົງເຖິງ 20.8% ແລະ 22.7% ທຽບ ໃສ່ດອນລາສະຫະລັດ ແລະ ເງິນບາດ ຊຶ່ງກໍເຮັດໃຫ້ອຳນາດການຊື້ສິນຄ້າຂອງປະຊາຊົນລາວລົດລົງດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ຄຳເຈນ ວົງໂພສີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າ ການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບ ຈຶ່ງມີຜົນເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນຂອງພວກເຮົານີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ເງິນກີບນີ້ໄດ້ສູງຢູ່ ແຕ່ວ່າຄິດໄລ່ໃສ່ເງິນ ໂດລາຖືວ່າຫຼຸດລົງ ຍ້ອນແນວນັ້ນ ຈຶ່ງກະທົບຕໍ່ຄ່າຄອງຊີບຂອງສັງຄົມ ຄືລາຄາສິນຄ້ ານັບທັງຜະລິດຢູ່ພາຍໃນ ນັບທັງນຳເຂົ້າ ມັນພົວພັນເຖິງລາຄານ້ຳມັນ ປັດໄຈການຜະລິດຕ່າງໆທີ່ນຳເຂົ້າ ມັນກະທົບໄປເໝິດ ຄືບັນຫາເຄັ່ງຮ້ອນ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເສດຖະກິດການເງິນໄລຍະນີ້ ທັງນີ້ໂດຍສິນ ຄ້າທີ່ລາວນຳເຂົ້າ ແລະ ຕ້ອງຊຳລະລາຄາດ້ວຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຄິດເປັນມູນຄ່າສູງສຸດ ປະກອບມີ 10 ລາຍການສິນຄ້າດ້ວຍກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟນັ້ນ ຄິດເປັນສັດສ່ວນເກີນກວ່າ 20 ເປີເຊັ ນຂອງມູນຄ່າການນຳເຂົ້າສິນຄ້າທັງໝົດ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ວີໂອເອ
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນແລງວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ຊາວກະສິກອນລາວບໍ່ສາມາດສົ່ງອອກງົວໄປຈີນ ເພາະການລ້ຽງງົວຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມການກຳນົດຂອງຈີນ ໃນລາຍກ ານເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ຢ່າພາດ ຫາໂອກາດຕິດຕາມຮັບຟັງໃຫ້ໄດ້ ແລະ ຂໍແຈ້ງຂ່າວດີໃຫ້ບັນດາທ່ານຊາບວ່າ ທ່ານສາມາດຂຽນຄວາມເຫັນ ຫຼື ໃຫ້ອີໂມຈິໃນລາຍງານຕ່າງໆທີ່ທ່ານອ່ານຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອ ງວີໂອເອລາວໄດ້ແລ້ວ ກ່ອນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ
ຕຳຫຼວດອິນໂດເນເຊຍໄດ້ລະບຸຊື່ຊາວຈີນສອງຄົນ ເປັນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໃນເຫດລະເບີດຂອງເຕົາຫຼອມທີ່ໂຮງງານນິເກີລຂອງຈີນຢູ່ເກາະສຸລາເວສີ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນງານ 21 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ອີກຫຼາຍສິບຄົນໄ ດ້ຮັບບາດເຈັບ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP ມີຄົນງານຈີນ 8 ຄົນ ແລະ ຄົນງານອິນໂດເນເຊຍ 13 ຄົນເສຍຊີວິດ ຫຼັງຈາກເຕົາຫຼອມທີ່ໂຮງງານ PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel ລະເບີດຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ພວກຄົນງານກຳລັງທຳ ການສ້ອມແປງຢູ່ ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ຕົນຈະຕັ້ງຂໍ້ຫາທາງອາຍາໃນຖານບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ທີ່ພາໃຫ້ເກີດມີການເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບຮ້າຍແຮງ ເຊິ່ງມີໂທດໜັກຕິດຄຸກເຖິງ 5 ປີ ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ບຸກຄົນທັງສອງ ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຄວບຄຸມເຕົາຫຼອມ ຢູ່ທີ່ໂຮງງານນິເກີລຂອງຈີນດັ່ງກ່າວ ໄຊຈະເລີນສຸກ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ທ່ານ ທັກສິນ ຊິນນະວັດ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຖືກປ່ອຍແບບມີເງື່ອນໄຂ ຫຼັງ ຈາກໄດ້ຮັບໃຊ້ໂທດໃນຄຸກ 6 ເດືອນ ຈາກການຖືກຕັດສິນໂທດຂັງຄຸກໜຶ່ງປີ ລາຍງານຂ່າວໃນໄທເວົ້າວ່າ ທ່ານທັກສິນ ອາຍຸ 74 ປີ ແມ່ນຢູ່ໃນລາຍຊື່ຂອງນັກໂທດ 930 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ປ່ອຍຕົວກ່ອນກຳນົດ ຍ້ ອນວ່າທ່ານເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ເປັນຜູ້ອາຍຸສູງ ທ່ານອາດຖືກປ່ອຍຕົວອອກຈາກຄຸກໄວທີ່ສຸດໃນວັນເສົານີ້ ທ່ານທັກສິນຖືກກັກຂັງເມື່ອເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກໄດ້ເດີນທາງກັບປະເທດໄທ ຈາກເນລະເທດຕົ ນເອງໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດ 15 ປີ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການຖືກຂັງຄຸກ ຫຼັງຈາກຖືກຕັດສິນວ່າມີຄວາມຜິດກ່ຽວກັບຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຫຼາຍກະທົງ ທ່ານຖືກຕັດສິນໂທດຂັງຄຸກ 8 ປີ ແຕ່ໂທດຂອງທ່ ານຖືກຫຼຸດລົງມາເປັນໜຶ່ງປີ ໂດຍກະສັດມະຫາວະຊິຣາລົງກອນ ທ່ານໄດ້ຮັບໃຊ້ໂທດຂອງທ່ານທັງໝົດໃນໂຮງໝໍຕຳຫຼວດ ສຳລັບການປິ່ນປົວທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ມະຫາເສດຖີສື່ມວນຊົນດັ່ງກ່າວ ຖືກເລືອກເປັ ນນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃນປີ 2001 ແລະ ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມດ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີຈາກບັນດາ ຄົນທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງໄທ ສຳລັບນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ປະກັນສຸຂະພາບທົ່ວໄປ ແລະ ການຈ່າຍເງິນສົ ດໃຫ້ບັນດາຊາວນາອານາຈັກ ການເຈລະຈາກ່ຽວກັບຂອບການຢຸດຍິງໃໝ່ຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ຄາດວ່າຈະດຳເນີນຄືນໃໝ່ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງຂອງຕົນ ໄດ້ສັງຫານພ ວກຫົວຮຸນແຮງຫຼາຍສິບຄົນ ຢູ່ທາງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ ການເຈລະຈາໃນນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣ ໄດ້ຖືກກຳນົດໃຫ້ລວມມີເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຈາກສະຫະລັດ ອີຈິບ ອິສຣາແອລ ແລະ ກາຕາ ຫຼັງ ຈາກການເຈລະຈາທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ທີ່ນຳໄປສູ່ການສະເໜີໃຫ້ຍຸດຕິການສູ້ຮົບຊົ່ວຄາວ ເຊິ່ງຈະມາພ້ອມກັບການປ່ອຍຕົວປະກັນ ທີ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສຈັບໄວ້ຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ຈົບຂ່າວ ທ່ານຜູ້ ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄຊຈະເລີນສຸກ ພ້ອມດ້ວຍ ພຸດທະສອນ ຜູ້ກຳກັບລາຍການກະຈາຍສຽງ ຂອງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ຂໍອຳລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ແລະ ຈະກັບຄືນມາພົບກັບທ່ານມື້ອື່ນ ເວລາ 7 ໂມ ງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1575 ກິໂລເຮີດ ແລະ ທ່ານສາມາດຮັບຊົມໄດ້ສົດເຊັ່ນກັນ